ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກທຸກໆທ່ານ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຜູ້ ຟັງກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ລາຍການນີ້ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານ ພ້ອມທັງນຳສິ່ງທີ່ດີມີປະໂຫຍດແກ່ທ່ານເປັນປະຈຳ ໃນວັນແລະເວລາດຽວກັນນີ້ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່າ ນ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າທັດສະຍາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ມາພ້ອມກັບສິ່ງດີໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນເຄີຍ ລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ມີຫຍັງແດ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງເນາະ ພອນທິບ
ສຳລັບລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຈະມານຳສະເໜີລາຍການ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ການຟື້ນຟູສຸຂະພາບໃໝ່ ໃນຫົວຂໍ້ ຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສະໝ່ຳສະເໝີ ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງເອົາເດີ້ ແລະເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ໃຫ້ ຂໍ້ຄິດດີໆ ແລະອາຈານສິງຫາຈະນຳເອົາເລື່ອງ ຫ້າມມີພະເຈົ້າອົງອື່ນ ມານຳສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຂໍໃຫ້ທ່ານອົດໃຈລໍບຶດໜຶ່ງເນາະ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາ ມຮັບຟັງລາຍການ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ການຟື້ນຟູສຸຂະພາບໃໝ່ ໃນຫົວຂໍ້ ຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສະໝ່ຳສະເໝີ ໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຊີວິດຄົນເຮົາໃນແຕ່ລະມື້ ຄົງໜີຄວາມຕຶງຄຽດບໍ່ໄດ້ ຄວາມຕຶງຄຽດເກີດມາຈາກເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມຂ້າງຕົວເຮົາ ອາດຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດທາງກາຍ ທາງໃຈ ຫຼືທາງອ າລົມກໍໄດ້ ຄວາມຕຶງຄຽດເກີດຈາກສະພາວະທີ່ເຮົາສ້າງຂຶ້ນມາເອງ ເຊັ່ນ ການພະຍາຍາມຂວາຍຄວ້າຫາຊື່ສຽງເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນຍົກຍ້ອງຕົນ ຄວາມພະຍາຍາມສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ ຂະນະດຽວກັນ ຄວາມຕຶງຄ ຽດກໍອາດເກີດຈາກການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ ເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າການມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກປັດຈຸບັນ ເຮັດໃຫ້ຄົນຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນວົງວຽນຂອງຄວາມຕຶງຄຽດຫຼາຍໜ້ອຍແຕກຕ່າງກັນໄປ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການປັບຕົວເ ພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕຶງຄຽດ ເປັນທາງອອກຂອງທຸກຄົນ ບາງຄົນສາມາດປັບຕົວ ແລະອົດທົນຕໍ່ສະພາບຄວາມຕຶງຄຽດໄດ້ດີ ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ສາມາດປັບຕົວກັບຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງ ຕົນໄດ້ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນເສຍຕາມມາ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະສາມາດປັບຕົວເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຕຶງຄຽດໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຄືອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຮ່າງກາຍ ທີ່ຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບຄວ າມຕຶງຄຽດທຸກຮູບແບບທີ່ເກີດຂຶ້ນ ອະໄວຍະວະນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຫຼາຍ ຖ້າຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງຖືກຕັດອອກໄປ ຄົນນັ້ນກໍຈະບໍ່ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໄປໄດ້ ແຕ່ຖ້າຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ນັ້ນໄດ້ຮັບ ອາການບາດເຈັບ ຫຼື ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີ ຄົນນັ້ນຈະປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນ ຫຼື ພາວະກົດດັນໃນຊີວິດຢ່າງລຳບາກ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກວ່າອະໄວຍະວະນ້ອຍໆນີ້ເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງແ ດ່ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືເຮົາຈະເບິ່ງແຍງຮັກສາອະໄວຍະວະນີ້ດ້ວຍວິທີໃດ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ຈະມີຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫຼັງຢູ່ສອງຕ່ອມ ແຕ່ລະຕ່ອມຈະຕັ້ງຢູ່ສ່ວນເທິງຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງແຕ່ລ ະໜ່ວຍ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດເອີ້ນຕ່ອມນີ້ວ່າ ຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແຕ່ລະຕ່ອມມີນ້ຳໜັກປະມານ 3 ຫາ 50 ກຣາມ ຍາວພຽງ 5 ເຊັນຕີແມັດເທົ່ານັ້ນ ຕ່ອມນ້ອຍໆສອງຕ່ອມນີ້ ຜະລິດຮໍໂມນຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແພຈຸລັງຂອງຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງແບ່ງອອກເປັນສອງພາກສ່ວນ ພາກສ່ວນນອກຂອງຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫຼັງເອີ້ນວ່າ cortex ພາກສ່ວນໃນເອີ້ນວ່າ medulla ມື້ນີ້ເຮົາຈະເວົ້າເຖິງພາກສ່ວນທີ່ເອີ້ນວ່າ cortex cortex ນີ້ ຜະລິດ ສານອອກມາສາມຊະນິດ ເຮົາຈະເວົ້າເຖິງຊະນິດທີ່ຊື່ Cortisol ເຊິ່ງເປັນຮໍໂມນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕຶງຄຽດ ໂດຍທົ່ວໄປ ຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະຜະລິດຮໍໂມນຊະນິດຕ່າງໆອອກມາພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ຂອງລະບົບໃນຮ່າງກາຍສາມລະບົບຄື ລະບົບປະສາດ ລະບົບເວລາວິທະຍາ ແລະ ລະບົບການສົ່ງສານເຄມີຜ່ານກະແສເລືອດ ໃນຂະນະທີ່ຮໍໂມນ Cortisol ຈະຜະລິດອອກມາພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລະບົບເວລ າວິທະຍາ ຂະນະທີ່ທ່ານຜູ້ຟັງນອນຫຼັບໃນຕອນກາງຄືນ ສະໝອງສ່ວນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ຈະສົ່ງສັນຍານໄປທີ່ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ ເປັນສັນຍານທີ່ຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ຕ່ອມ ເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງຜະລິດ ແລະ ຫຼັ່ງຮໍໂມນ Cortisol ເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດ ຖ້າກວດເລືອດໃນຕອນເຊົ້າກໍຈະເຫັນວ່າມີຮໍໂມນ Cortisol ໃນກະແສເລືອດ ໃນຕອນເຊົ້າຈະມີລະດັບສູງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງລະດັບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເບົາສະ ບາຍຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຮໍໂມນນີ້ ຈະມີລະດັບຕ່ຳລົງໄປເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງລະດັບຕ່ຳທີ່ສຸດໃນຕອນແລງ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ແລະ ອ່ອນເພຍ ແລະ ຕ້ອງການພັກຜ່ອນ ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມສະໝ່ຳສະເໝີໃນການເ ຮັດວຽກ ແລະ ການມີກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ມີການກຳນົດເວລາແນ່ນອນ ມີຜົນຕໍ່ຈັງຫວະໃນຮ່າງກາຍ ຕໍ່ລະບົບເວລາຊີວະພາບ ນິໄສແບບນີ້ຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງຄົນເຮົ າ ເພາະຕ່ອມນີ້ຈະຮູ້ ແລະ ຫຼັ່ງຮໍໂມນ Cortisol ເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດໄດ້ດີ ເພື່ອກະກຽມຮ່າງກາຍໃຫ້ພ້ອມສຳລັບວັນໃໝ່ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍວ່າ ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບວ່າ ຖ້າມີຄວາມຕຶງຄຽດຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັ ງເສື່ອມສະພາບ ຖ້າທ່ານໃດທີ່ບ້າວຽກບ້າງານຫຼາຍ ເຮັດວຽກໜັກໂດຍບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ ເມື່ອເຖິງຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງ ທ່ານອາດຈະໝົດແຮງ ໝົດສະພາບ ເພາະຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງເສື່ອມສະພາບ ໂດຍບໍ່ສາມ າດຜະລິດຮໍໂມນອອກມາຕາມທີ່ຄວນ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນນານໃນການກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ ເພາະສະນັ້ນ ຄົນທີ່ມີລະບຽບ ເຮັດກິດຈະກຳເປັນໂມງເປັນເວລາ ຈະເປັນຜົນດີແກ່ຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫຼັງແນ່ນອ ນ ເຮົາຄວນຫາເວລາພັກຜ່ອນ ຫຼື ເຮັດກິດຈະກຳເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດເປັນໄລຍະໆ ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ທຸກຄືນຄວນມີເວລາພັກຜ່ອນຢ່າງພຽງພໍ ອາທິດໜຶ່ງຄວນມີມື້ພັກມື້ໜຶ່ງເຕັມໆ ປະວາງຈາກພາລ ະກິດປະຈຳວັນ ແລະ ແຕ່ລະປີຄວນມີເວລາພັກຜ່ອນປະຈຳປີ ທັງໝົດນີ້ຈຳເປັນຕໍ່ການເບິ່ງແຍງຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງ ການອອກກຳລັງກາຍຈະເປັນຜົນດີ ຕໍ່ຮ່າງກາຍ ວິຕາມິນຊີທີ່ຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫຼັງຫຼັ່ງອອກມາ ຊ່ວຍໃຫ້ຮໍໂມນຄໍຕິຊອນຢູ່ໃນກະແສເລືອດໄດ້ດົນຂຶ້ນ ວິຕາມິນຊີໄດ້ມາຈາກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ສະນັ້ນ ທ່ານຄວນກິນຜັກສີຂຽວ ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນສະ ເໝີ ວິທີນີ້ເພີ່ມອາຍຸໃຫ້ຍືນຍາວຂຶ້ນ ແລະ ສຸຂະພາບດີ ມີໜ້າຕາສົດໃສ ເອົາລະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມາຮອດຕອນນີ້ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທີ່ຈົບໄປແລ້ວນັ້ນຄືລາຍການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ໃນຫົວຂໍ້ ຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສະໝ່ຳສະເໝີ ຫວັງວ່າທ່ານທຸກໆຄົນຄົງໄດ້ສິ່ງດີຈາກລາຍການນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາ ງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເລີຍ
ແມ່ນແລ້ວເນາະທ່ານຜູ້ຟັງ ສົ່ງເຂົ້າມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວເຂົ້າມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org ຈາກນີ້ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງສຽງເພງເພື່ ອຊີວິດທີ່ມ່ວນຊື່ນຈາກອ້າຍສຳລານ ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງມີຄວາມສຸກໃນການຟັງເພງເດີ

ຈົບໄປແລ້ວເນາະກັບລາຍການເພງທີ່ອ້າຍສຳລານໄດ້ນຳສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາຍັງລາຍການຂອງພວກເຮົາເນາະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການປັບປຸງລາຍການຂອງພວກເຮົາຫຼາຍ

ວ່າມີຜົນຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຢ່າງໃດ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອາຈານສິງຫາຈະມາເລົ່າໃຫ້ທ່ານຟັງ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເລື່ອງລາວທີ່ເຮົາຈະມາເວົ້າກັນໃນມື້ນີ້ ເປັນຫົວຂໍ້ແລກຂອງພຣະບັນຍັດ 10 ປະການ ຂໍ້ທີ 1 ຈາກຈຳນວນ 10 ຂໍ້ ຊຶ່ງກ່າວໄວ້ວ່າ ຫ້າມມີພຣະເຈົ້າອື່ນໃດນອກເໜືອຈາກພຣະອົງ ຈາກຖ້ອຍຄຳນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ ຄຳສອນນີ້ມີທີ່ມາ ໃນໂລກນີ້ແບ່ງສາສະໜາອອກເປັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ ກຸ່ມແລກນັບຖືພຣະເຈົ້າອົງດຽວ ບໍ່ກາບໄຫວ້ພະຫຼືວັດສະດຸສິ່ງອື່ນໃດ ກຸ່ມທີສອງ ນັບຖືພ ຣະຫຼາຍອົງ ອາດເປັນພຣະຫຼືສິ່ງຂອງສັກສິດໃດໆກໍໄດ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມເຊື່ອຂອງບຸກຄົນຫຼືກຸ່ມຄົນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອພຣະເຈົ້າອົງດຽວຫັນໄປກາບໄຫວ້ພຣະອື່ນ ພຣະບັນຍັດ 10 ປະການຂໍ້ທີ 1 ຈຶ່ງບອກໃຫ້ ລະວັງບໍ່ໃຫ້ນັບຖືພຣະອື່ນ ຫຼືນຳສິ່ງໃດໆມາແທນພຣະເຈົ້າ ຄຳສອນນີ້ມີຜົນຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ຢ່າງໃດ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດອັນໃດແດ່ ເຮົາມາເບິ່ງກັນລອງເບິ່ງຕິ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳ ຄຳພີໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າທ່ຽງແທ້ ພຣະອົງຜູ້ຊົງພຣະຊົນ ຊົງດຳລົງຊີວິດຢູ່ຢ່າງຊົ່ວນິລັນ ພຣະອົງໄດ້ສ້າງຈັກກະວານແລະໂລກຂອງເຮົາດ້ວຍລິດອຳນາດທີ່ມະນຸດບໍ່ອາດຈະຢັ່ງຮູ້ໄດ້ ພຣະອົ ງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າ ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງໄວ້ ແລະສຸດທ້າຍພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິສ ກິດຈະການການປະຕິບັດຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນສຸ ດທີ່ຈະດີງາມ ເພື່ອພຣະອົງຈະເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄົນທີ່ມີພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຊີວິດ ໃນສະໄໝໂບຮານ ຄົນຟີຣິສເຕຍ ປະເທດທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດອິດສະຣາເອນ ປະຊາຊົນກາບໄຫວ້ພະຫຼືເທບພະເຈົ້າ ເຊັ່ ນພຣະດາໂກນ ເພື່ອຂໍໃຫ້ພຣະອົງນີ້ປະທານຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ພືດພັນທັນຍາຫານ ແລະການຫາຢູ່ຫາກິນ ເພື່ອຈະໄດ້ມີຄວາມມັ່ງຄັ່ງແລະລ່ຳລວຍ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ທາງຕອນທິດເໜືອຂອງປະເທດ ອິດສະຣາເອນ ເປັນຊົນເຜົ່າຟີນີເຊຍ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ກາບໄຫວ້ພຣະທຽມອີກອົງໜຶ່ງ ຊື່ພຣະອັສທາໂຣດ ເພື່ອຂໍພຣະນາງບັນດານໃຫ້ມີລູກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ການບູຊາພຣະອົງນີ້ ກະທຳໂດຍການກິນແລະດື່ມ ເສບສັງ ວາດ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກເປັນຄົນໂມອັບ ເຂົາກາບໄຫວ້ພຣະໂມເຣັດ ດ້ວຍການເຜົາເດັກນ້ອຍເປັນເຄື່ອງບູຊາ ເພື່ອໃຫ້ພຣະອົງນີ້ພໍພະໄທ ເພື່ອຈະໄດ້ບັນດານພະລັງອຳນາດແກ່ຄົນ ທີ່ກາບໄຫວ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ທຸກວັນນີ້ສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍອາດຈະບໍ່ກາບໄຫວ້ບູຊາພະທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ ຈາກດິນຈີ່ ຊີມັງ ຫຼື ໂລຫະວັດຖຸຕ່າງໆ ແຕ່ຫັນມາກາບໄຫວ້ເງິນ ກາບໄຫ ວ້ກາມາລົມ ແລະ ອຳນາດ ເໝືອນກັບວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນເທບພະເຈົ້າ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນສິ່ງກ່າວມານີ້ໄດ້ຈາກນິຕະຍະສານຕ່າງໆ ຕາມຮ້ານຂາຍໜັງສື ພຽງເບິ່ງໜ້າປົກກໍຮູ້ໂລດວ່າພາຍໃນນັ້ນມີເນື້ອຫາກ່ຽ ວກັບແມ່ນຫຍັງແດ່ ບົດຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ພາຍໃນມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນ ກາມາລົມ ແລະ ອຳນາດ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ຄົນເຮົາທຸກມື້ນີ້ປາດຖະໜາ ນີ້ແຫຼະຄືພຣະຂີ້ຕົວະທີ່ຜູ້ຄົນຮັກ ແລະ ກະຫຼົງໄຫຼ ເໝືອນກັບວ່າເປັນເທບພະເຈົ້ າ ລອງຖາມຕົວທ່ານເອງລອງເບິ່ງຕີ້ວ່າ ການຫຼົງໄປກາບໄຫວ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນແມ່ນຫຍັງແດ່ຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຫຼົງບູຊາພະເຫຼົ່ານີ້ ຈະທຸ່ມເວລາ ເງິນທອງ ແມ້ຈະຕ້ອງເຮັດຜິດລະເມີດສິນທຳ ເພື່ອໃ ຫ້ໄດ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມາ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ເຮົາເຫັນຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວວ່າ ເງິນທອງ ກາມາລົມ ແລະ ອຳນາດ ລ້ວນເປັນເທບພະເຈົ້າທີ່ຂີ້ຕົວະ ເປັນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຕໍ່ມະນຸດຢ່າງມາກມາຍ ພຣະບັນຍັດສິບປະການ ຂໍ້ທີໜຶ່ງມີເນື້ອຫາຊັດເຈນກ່າວວ່າ ຢ່າກາບໄຫວ້ບູຊາເທບພະເຈົ້າຂີ້ຕົວະ ຢ່າຮັກສິ່ງໃດ ຫຼື ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ແມ່ນພຣະທີ່ແທ້ຈິງ ຫາກຜູ້ໃດປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼື ຄົນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ ແລະ ສ້າງຄວາມຜິ ດຫວັງ ເມື່ອ 40 ປີທີ່ແລ້ວ ມີກຸ່ມຄົນທີ່ຮຽກຕົວເອງວ່າ ບຸບຜາຊົນ ຫຼື ຮິບປີ ເປັນກຸ່ມເຍົາວະຊົນທີ່ນິຍົມການໃສ່ເສື້ອຜ້າເກົ່າ ແລະ ກະຈົ່ງຜົມຍາວ ທຸກມື້ນີ້ມີໜ້ອຍຄົນທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄົນແບບນີ້ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເບິ່ງເ ໝືອນກັບວ່າວິທີການຂອງພວກເຂົາຖືກຕ້ອງ ເຂົາປະຕິເສດການບູຊາເງິນທອງ ຫຼື ວັດຖຸໃດໆ ຊຶ່ງນັບເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ເຫດໃດຂະບວນການນີ້ຈຶ່ງຄ່ອຍລົ້ມຫາຍຕາຍຈາກໄປ ເຫດຜົນກໍເພາະພວກເຂົາພະຍາຍ າມຂະຈັດປັດເປົ່າເທບພຣະເຈົ້າຂີ້ຕົວະ ຄືເງິນທອງຊື່ສຽງອອກໄປ ໂດຍນຳເອົາພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ເຂົ້າມາແທນທີ່ ໃນຍຸກດຽວກັນ ລັດທິຄອມມິວນິດກໍກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມ ຄອມມິວນິດສອນໃຫ້ແບ່ງປັນສິ່ງ ທີ່ເຮົາມີໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ ຊຶ່ງມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູ ແຕ່ເປັນຫຍັງຄອມມິວນິດຈຶ່ງລົ້ມເຫຼວ ກໍເພາະບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງມີອຳນາດໃນການປ່ຽນແປງພວກເຂົາໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ທີ່ເຄົາລົບ ການບໍ່ຢຶດເອົາສິ່ງຈອມປອມມາເປັນເທບພະເຈົ້າໃນຊີວິດ ຍັງບໍ່ພໍ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ອີກດ້ວຍ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳທ່ານຜູ້ຟັງໃຫ້ສຶກສາໄດ້ຈາກບົດຮຽນທີ່ທາງລາຍກາ ນຍິນດີສົ່ງມາໃຫ້ທ່ານເຖິງບ້ານຟຣີ ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ຢ່າລືມຕິດຕາມລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທີ່ເຮົາຈະມາສຶກສາພຣະບັນຍັດ 10 ປະການ ຂໍ້ທີ 2 ວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດອັນໃດ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາ ຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງ ຫ້າມມີພະເຈົ້າອົງອື່ນ ໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ຖ້າວ່າທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຕື່ມອີກ ທ່ານສາມາດສຶກສາໄດ້ຈາກບົດຮຽນພົບແລ້ວ ເຊິ່ງທາງລາຍການຂອງເ ຮົາມີບົດຮຽນນີ້ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາຂໍເທົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາກໍຈະສົ່ງໃຫ້ທ່ານຟຣີເລີຍ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີ ແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ທາງລາຍການຂອງເຮົາມີບົດຮຽນພົບແລ້ວ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສົ ນໃຈທີ່ຈະມີໄວ້ອ່ານ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເນາະ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ທ່ານຟຣີ ຖ້າຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຄວາມຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ກໍ ຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບ ສົ່ງເຂົ້າມາເລີຍເນາະທ່ານຜູ້ຟັງ ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາ ຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວເຂົ້າມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງໜ້າ ໃນລາຍການຄັ້ງໜ້າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ໃນຫົວຂໍ້ ຢາສູບອັນຕະລາຍທີ່ຫາກໍຍອມຮັບ ແລະ ຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນໃນເລື່ ອງ ຫ້າມເຄົາລົບບູຊາຮູບປັ້ນເທວະຮູບ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕິຊົມ ກໍຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການ ຂອງພວກເຮົາເນາະ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເລີຍ ແລະ ພວກເຮົາກໍຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໄປໃຫ້ທ່ານ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ບັດນີ້ກໍມາເຖິງເວລາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຈາກກັນອີກແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຫວັງວ່າທ່ານຄົງມີຄວາມສຸກກັບລາຍການຂອງພວກເຮົາເນາະ